ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook ຢາປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ອັນໃດແດ່ໄດ້ຜົນແທ້ໆ ອີຫຼີ ຕອນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ Donald Trump ປ່ວຍເປັນໂຄວິດ-19 ວ່າທ່ານໃຊ້ຢາ Hydroxychloroquine ປົວແລ້ວດີ ແລ້ວກໍເຫັນວ່າທ່ານແຂງແຮງ ອອ ກໂຮງພະຍາບານໄປຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ໂຄສະນາການ ຮ້ອງວາກໆ ແລະ ກໍຍັງກະທຳເຊັ່ນນັ້ນຕະຫຼອດມາໂດຍປົກກະຕິຢູ່ ແຕ່ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ການທົດລອງຢາດັ່ງກ່າວໃສ່ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນແບບບໍ່ເລືອກໜ້າ ເຫັ ນວ່າມັນບໍ່ປ້ອງກັນການຕາຍຈາກໂຄວິດ-19 ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າທີ່ມັນຈະຊົດຊ່ວຍຄົນປ່ວຍ ຟື້ນດີຄືນຊ້ຳ ການທົດລອງນັ້ນມອງເບິ່ງຄົນເຈັບປ່ວຍທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຖືກນຳເຂົ້າໂຮງພະຍາ ບານ ປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານດົນນານກວ່າ 28 ມື້ ແລະ ທຽບເທົ່າກັບຄົນປ່ວຍອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ຢາແນວອື່ນໆ ໃນວິກິດໂຄວິດ-19 2020 ຢາຕໍ່ຕ້ານມາເລເຣຍທີ່ມີຊື່ວ່າ Hydroxychloroquine ມີຊື່ສຽງດັງກ້ອງວ່າເປັນຢູກຢາປົວໂຄວິດ-19 ແຕ່ເອ ກະສານສະບັບໜຶ່ງໃນນິດຕະຍະສານແພດທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນປະເທດອັງກິດ ຄື New England Medical Journal ຊີ້ແຈງວ່າຢານັ້ນບໍ່ເປັນຢາເພື່ອປິ່ນປົວໂຄວິດ-19 ກະທັ້ງເວົ້າເຖິງວ່າ ຢານັ້ນປົວບໍ່ໄດ້ຈັກດີ້ ທ່ານ Hassan Vally ເປັນອະນຸສາດສະ ດາຈານດ້ານ Epidemiology ຄືສາດສະດາຈານກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ La Trobe University ຂອງນະຄອນ Melbourne ລັດ Victoria ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ ມີການທົດລອງສຶກສາເບິ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງວິທະຍາ ສາດ ແລະ ທ່ານຄິດວ່າ ມັນອາດມີການສຶກສາເບິ່ງ ຈາກສັດທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ມີການສັງເກດເລັກໆນ້ອຍໆ ແຕ່ນີ້ເປັນການກະທຳຂຶ້ນເປັນຄັ້ງແລກໆ ຫຼື ການທົດລອງເລັກນ້ອຍ ໂດຍບໍ່ເລືອກໜ້າຄົນໃນແບບຖືກຄວບ ຄຸມໄວ້ ໂດຍມີຈຳນວນມາກມາຍທີ່ມອງເບິ່ງຄວາມບໍ່ແນ່ອົກແນ່ໃຈນັ້ນ ແລະ ນີ້ເປັນການທົດລອງອັນມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈກັບສິ່ງທີ່ຮູ້ເຫັນຕ່າງໆນັ້ນ ການທົດລອ ງເບິ່ງນັ້ນຖືກກະທຳຂຶ້ນໂດຍຄະນະສາກົນນານາຊາດຄະນະໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ Recovery ຮ່ວມກັນກັບນັກວິທະຍາສາດໃນທົ່ວໂລກນີ້ ນັກວິທະຍາສາດນັ້ນ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນທີ່ພົວພັນກັບການທົດລອງສຶກສາເບິ່ງນັ້ນເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕົກຕະລຶງຫຍັງກັບການຄົ້ນຮູ້ຄົ້ນເຫັນນັ້ນ ຄືຢາ Hydroxychloroquine ບໍ່ໄດ້ຜົນ ຍານາງສາດສະດາຈານ Jennifer Martin

ແລະ ປະເທດອົດສະຕຣາລີມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນດ້ານການແພດມາກມາຍ ແຕ່ບໍ່ມີວິທີການປິ່ນປົວຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຫຼືອອົກເຫຼືອໃຈ ຍ້ອນວ່າເປັນເວລາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອແນະນຳອົງກ ານຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ທຶນ ແທນທີ່ຈະຟ້າວຟັ່ງເຮັດວຽກ ຍ້ອນວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາກະທຳຂຶ້ນ ຫຼື ຫົນແຫ່ງໃດກະຢ່າ ພວກຍານາງມີເວລາກະທຳແຜນການແຫ່ງຊາດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າທ່ານໝໍທຸກໆຄົນເຊື່ອວ່າຢາປົວພ ະຍາດມາເລເຣຍ ຄືຢາ Hydroxychloroquine ຄວນບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍເຕັມສ່ວນເພື່ອການປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ-19 ດຣ Michael Keane ເປັນທີ່ປຶກສາໃນດ້ານ Anaesthetist ຄືຢາສະຫຼົບ ແລະ ເປັນ Adjunct Associate Professor ສາດສະດາຈານທີ່ຊ່ຽວຊານ ຢູ່ທີ່ສູນກາງ Center for Human Psychopharmacology ນະທີ່ມະ ຫາວິທະຍາໄລ Swinburne ຂອງນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານໂຕ້ຄືນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເວົ້າອອກມາວ່າ ມັນແມ່ນການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນໃນດ້ານການເມືອງ ໃນການຕິຕຽນວ່າຢາ Hydroxychloroquine ບໍ່ໄດ້ຜົນ ອັນທີ່ຈິງແ ລ້ວ ຢາດັ່ງກ່າວໃນເດີມໆຖືກສ້າງຜະລິດອອກມາເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດໄຂ້ປ່າມາເລເຣຍ ແຕ່ຕໍ່ແຕ່ນັ້ນມາ ວິກິດໂຄວິດ-19 ທີ່ບຸກລຸກໂລກນີ້ທັງປວງ ເຮັດໃຫ້ຢານີ້ນັ້ນເປັນຢາທີ່ມີພະລັງຫຼາຍໃນການປິ່ນປົວຄົນຈາ ກໂຄວິດ-19 ແລະ ຕັ້ງແຕ່ທີ່ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ເລີ່ມສົ່ງເສີມການໄດ້ຜົນຂອງຢານັ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາປີ 2020 ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າມັນກັບກາຍເປັນການເອົາຢານັ້ນປະສົມເຂົ້າໃສ່ທິດສ ະດີໃນດ້ານການເມືອງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຈິງແທ້ຂອງຢານັ້ນ ໃນເດືອນ 5 ສາກົນປີ 2020 ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ອ້າງວ່າທ່ານໃຊ້ຢາ Hydroxychloroquine ເພື່ອປ້ອງກັນທ່ານຈາກໂຄວິດ-19 ແຕ່ເມື່ອທ່ານເປັນໂຄວິດ-19 ໃນຫວ່າງບໍ່ ດົນນານແລ້ວນີ້ ມີການມອງເຫັນວ່າທ່ານບໍ່ຖືກປິ່ນປົວໂດຍຢາດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຖືກປິ່ນປົວໂດຍວິທີການອື່ນໆ ທີ່ເປັນການປິ່ນປົວທີ່ຍັງບໍ່ຖືກພິສູດໄດ້ວ່າໄດ້ຜົນແນ່ນອນຕົງທ່ຽງ

ກໍມີຄວາມເຫັນວ່າການປິ່ນປົວໂດຍຢາ Hydroxychloroquine ກັບກາຍເປັນການເມືອງຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໜ້າທີ່ຂອງທ່ານເຮັນຣີ ແມ່ນສຶກສາເບິ່ງວ່າການທົດລອງຕ່າງໆມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ອຽງຊ້າຍອຽງຂວາ ຫຼື ບໍ່ ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າຜົນການ ທົດລອງເປັນສິ່ງທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈນຳໄດ້ບໍ່